۽ انهن مان اهڙا به آهن جن نقصان پهچائڻ ۽ ڪفر ڪرڻ ۽ مسلمانن جي وچ ۾ ڏڦيڙو وجهڻ ۽ جن ماڻهن الله ۽ سندس پيغمبر سان اڳ ويڙهه ڪئي آهي تن واسطي گهات ٺاهڻ لاء هڪ مسجد بڻائي آهي ۽ اهي ضرور قسم کڻندا ته چڱائيء کان سواء اسان جو بڻائڻ ۾ ٻيو ڪو ارادو ناهي ۽ الله شاهدي ڏئي ٿو ته اهي ڪوڙا آهن.